ຫຼັງຈາກ 50 ປີແຫ່ງການເປັນຄູ່ປໍລະປັກກັນ ແຕ່ໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາທາງດ້ານການທູດຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງອະດີດປະທານປະເທດ ຟີເດລ ຄາສໂຕຣ ໂດຍສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈໄປຍັງຄອບຄົວຂອງທ່ ານ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕຳໜິນະໂຍບາຍທັງຫຼາຍກ່ຽວກັບຄິວບາຂອງທ່ານໂອບາມາ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການດ້ວຍວາຈາໂອຫັງ ທີ່ເອີ້ນທ່ານ ຟີເດລ ຄາສໂຕຣ ວ່າຈອມ ຜະເດັດການທີ່ໂຫດຫ້ຽມ ຄວາມແຕກຕ່າງທັງຫຼາຍໃນນ້ຳສຽງດັ່ງກ່າວ ອາດເປັນຮ່ອງຮອຍທີ່ສຳຄັນໃນການຫັນປ່ຽນສາຍສຳພັນລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນກັບຮາວານາ ດັ່ງທີ່ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບ ຂາວ Cindy Saine ລາຍງານ ດັ່ງໄຊຈະເລີນສຸກຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ພິຈາລະນາເຫັນວ່າ ການເປີດສາຍສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຄິວບາ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີຄວ າມບາດໝາງອັນຂົມຂື່ນມາຫຼາຍກວ່າ 50 ປີແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນສັນຍະລັກສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດເກາ ະດອນຄາຣິບບຽນດັ່ງກ່າວໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ອັນເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທີ່ຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1928 ເປັນຕົ້ນມາ I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. ທ່ານໂອບາມາເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມານະທີ່ນີ້ ເພື່ອຝັງຖົມສິ່ງເສດເຫຼືອອັນສຸດທ້າຍຂອງສົງຄາມເຢັນໃນທະວີບອາເມລິກາ ທັງສອງປະເທດໄດ້ເປີດສະຖານທູດຂອງພວກຕົນຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປິດມ າຫຼາຍກວ່າ 50 ປີແລ້ວ ພວກເຮືອນຳທ່ຽວຂອງສະຫະລັດກຳລັງຈອດຢູ່ທ່າເຮືອໃນປະເທດຄິວບາໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະມີຖ້ຽວບິນຫຼາຍຖ້ຽວຈາກສາຍການບິນສະຫະລັດທີ່ບິນໄປຍັງເກາະດັ່ງກ່າວເປັນປະຈຳ ແ ຕ່ການເສຍຊີວິດຄົບອາຍຸໄດ້ 90 ປີຂອງທ່ານ ຟີເດລ ຄາສໂຕຣ ແລະການເລືອກຕັ້ງເອົາທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄຳຖາມຕ່າງໆນານາຂຶ້ນມາ ກ່ຽວກັບອັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສາຍ ສຳພັນອັນອົບອຸ່ນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຄິວບາ ທ່ານນາງ Kellyanne Conway ທີ່ປຶກສາຜູ້ອາວຸໂສຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການຂ່າວ This Week Sunday ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ ທ່ານທຣຳແມ່ນເປີດອົກເປີດໃຈຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃ ດໆ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງສາຍສຳພັນຂອງສະຫະລັດກັບຄິວບາຄືນໃໝ່ ແຕ່ວ່າທ່ານຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍິນຍອມ

ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງໄດ້ມາເປັນການຕອບແທນເລີຍ ລວມທັງພວກນັກໂທດທາງການເມືອງ ແລະ ການຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນຢູ່ໃນເກາະຄິວບາຈະໄດ້ຮັບອິດສະຫຼະທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບປະເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າທ່ານກໍໄດ້ພົບກັບພວກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຈາກການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ແລະ ການຖືກທໍລະມານ ແລະ ການຖືກຄຸມຂັງຂອງ ຟີແດລ ຄາສໂຕຣ

ທ່ານ ເທັດ ຄຣູສ ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຫັນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະກອນສະຫະລັດໃດໆໄປຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການຂອງ ຟີແດລ ຄາສໂຕ ຣ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຫັນທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ແລະ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ລຽນແຖວກັນໄປຍົກຍ້ອງ ຜູ້ທີ່ເປັນຄາດຕະກອນ ຜະເ ດັດການ ແລະ ອັນຕະພານນັ້ນ ທຳນຽບຂາວບໍ່ໄດ້ປະກາດອອກໄປເຖິງຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການຂອງທ່ານ ຟີແດລ ຄາສໂຕຣ ໃນວັນທີ 4 ທັນວາຈະມາເຖິງນີ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອະນາຄົດຂອງ ນະໂຍບາຍສະຫະລັດທີ່ຫັນເຂົ້າຫາຮາວານານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າທ່ານ ທຣຳ ຈະເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ ໂອບາມາ ທີ່ວ່າ ປະຊາຊົນຄິວບາຕ້ອງຮູ້ດີວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີເພື່ອນມິດ ແລະ ພາຄີຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA